SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວນະທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບົດອ່ານກ່ຽວກັບອັບເດດໂຄວິດ-19 ເລື່ອງອັບເດດໂຄວິດ-19 ທາງການ New South Wales ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ ຍ້ອນຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດທະວີຂຶ້ນ ທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນອັນລະອຽດກວ່ານີ້ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງໃນບົດຂຽນ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພາະຈະໄດ້ລາຍລະອຽດເປັ ນລາຍລັກອັກສອນຕື່ມອີກຢ່າງຊັດເຈນ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 6 ສິງຫາ 2021 ຄົນປ່ວຍໃນການດູແລຢ່າງໜັກໜ່ວງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີ ນໂຄວິດ-19 ເທື່ອ ມີກໍລະນີໃໝ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຍັງຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຮ້ານຂາຍຢາຫຼາຍກວ່າ 300 ແຫ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Queensland ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 291 ຄົນຈາກທ້ອງ ຖິ່ນເອງ ໂດຍມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 48 ລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ແລະ ມີຄົນໜຶ່ງຕາຍຍ້ອນ ທີ່ເປັນຍິງນາງໜຶ່ງໃນໄວ 60 ໃນ South West Sydney ທີ່ບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນນັ້ນເທື່ອ ນາຍົກ Gladys Berejiklian ປະກາດໃຫ້ມີຕຳຫຼວດຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເ ພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ ໃນເຂດ Canterbury Bankstown ທີ່ມີການບັນທຶກຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນມາກມາຍ ດຣ. Kerry Chant ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ New South Wales ເວົ້າວ່າ ຈາກ 50 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນການດູແລຢ່າງໜັກໜ່ວງ 44 ຄົນບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນນັ້ນ ທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຖືກສັກໃຫ້ເຂັມໜຶ່ງແລ້ວ ທາງການ New South Wales ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນໄປໃຫ້ສັກຢ າວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ຄລີນິກການສັກຢາວັກຊີນໂດຍກົດໃສ່ List of Vaccination Clinics ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 6 ຄົນ ທີ່ສອງຄົນຖືກປະກາດໃຫ້ຊາບໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021 ແລ້ວ ທັງ 6 ລາຍມີ ສາຍພົວພັນກັບການເປັນ Delta ໃນກ່ອນນີ້ ແຕ່ບໍ່ຢູ່ໃນ Quarantine ເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ການ Lockdown ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວານນີ້ແມ່ນເກີດມາຈາກການເປັນ Delta ສອງຄົນຈາກສາຍຕິດແປດອັນບໍ່ດຽວກັນ ທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າການແຜ່ລະບາດທີ່ Hobsons Bay ແລະ Maribyrnong ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ບ່ອນສ່ຽງໂດຍກົດໃສ່ List of Exposure Sites ໃນລັດ Queensland Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 10 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ທຸກກໍລະນີມີສາຍພົວພັນກັບບ່ອນທີ່ເປັນຢູ່ແລ້ວ ຮ້ານຂາຍຢາໃນຊຸມຊົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 330 ຫົນແຫ່ງ ບັດນີ້ບໍລິການການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແກ່ຄົນ Queensland ດຣ. Jeannette Young ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ Queensland ເວົ້າວ່າ ມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປທີ່ຈະເວົ້າວ່າການລັອກດາວ Queensland ຈະຈົບສິ້ນລົງໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2021 ຫຼືບໍ່ ຄວາຣັນທີນ ການ ເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງສຳລັບລັດຕ່າງໆ ຖ້າທ່ານຢາກເດີນທາງໄ ປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກວດເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມ ພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ໜ້າທີ່